ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດ ຫົວຂໍ້ ປັບໃຫ້ທັນການໂ ຄວິດ-19 New South Wales ແລະ Victoria ມີຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ລະມື້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເດລຕາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບອກເຕືອນວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ New South Wales ຈະທະວີຂຶ້ນ ຕະຫຼາດ Prahran Market ໃນພາກໃຕ້ ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງ Melbourne ຖືກປະກາດເປັນບ່ອນສ່ຽງກັບໂຄວິດ-19 ຂັ້ນ Tier 1 ບັດນີ້ມີ 71 ບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ Adelaide ໃນ Tasmania ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນໄວ 40 ເສຍຊີວິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນ AstraZeneca ໃຫ້ເຂັມທຳອິດ ໃນລັດ New South Wales ມີຄົນເປັ ນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຈາກແຕ່ວັນສຸກທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Canterbury Bankstown ຈະຕ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນທຸກໆ 3 ມື້ ເພື່ອຈະອອກໄປຈາກ ເທດສະບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສຳລັບການເຮັດວຽກເຮັດການ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ບົ່ງໄວ້ເປັນລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ ລັອກດາວຂອງປັດຈຸບັນນີ້ຈະຖືກຕໍ່ອອກຈົນກວ່າ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳຂ ອງວັນສຸກທີ 30 ກໍລະກະດາ 2021 ສຳລັບລັດ Victoria ລັອກດາວຂອງປັດຈຸບັນນີ້ຈະຖືກຕໍ່ອອກຈົນກວ່າຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຄ່ຳຂອງວັນສຸກທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍ ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຊາວອົດ ສະຕຣາເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ Queensland ຈະປິດຊາຍແດນໄວ້ສຳລັບທັງໝົດຂອງ New South Wales ຈາກແຕ່ວັນສຸກທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ Tasmania ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນລັດ Tasmania ໃນໄວ 40 ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ Thrombocytopenia Syndrome ສູນເສຍຊີວິດແ ລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນ AstraZeneca ໃຫ້ ກ່ຽວກັບບຸນເອດອາລາດາ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນໄລຍະການກາບໄຫວ້ໃນບຸນດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງເລືອກເອົາການກາບໄຫວ້ຢູ່ເຮືອ ນ ລົບລ້າງການເຕົ້າໂຮມກັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ໃຊ້ຜ້າພົມການກາບໄຫວ້ຂອງຕົວເອງ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຖືກບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້ າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໂດຍທາງອອນລາຍເອົາການຍົກເວັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບການບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງໂດຍລັດຖະບານອົດ ສະຕຣາເລຍ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ນະທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາໄວ້ບໍລິການນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງການແປຂອງ New South Wales Multicultural Health Communication Service ກ່ຽວກັບຄຳສັບ ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄ ວິດ-19 ດັ່ງການໝາຍນັດເວລາກັນ ມີຄລີນິກການກວດໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ Territory ຫຼາຍຫົນແຫ່ງ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນຫຍໍ້ໆ ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນຍືດຍາວຕື່ມ ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ອ່ານ ເພາະຖ້າທ່ານອ່ານເ ອົາ ທ່ານຈະຢຸດຈະເຊົາ ຄລິກບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້ ກະລຸນາອ່ານເບິ່ງ ເພາະມັນລະອຽດລະອໍ SBS Radio Lao